ລັດວິກຕໍເຣຍຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແກ້ໄຂການທີ່ຄົນບໍ່ມີເຮືອນຫຸ້ມຫົວແລ້ວບັດນີ້ ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍປະກາດຂະຫຍາຍການກັກໂຕໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງແຮມ ໄປໃຫ້ຄົນ homeless ແລ້ວ ຄືສິຊ່ວຍພວກເຂົາເຈົ້າມີທີ່ ຢູ່ເຊົາຈົນຮອດປີ 2021 ຍ້ອນມາດຕະການໄພພິບັດທີ່ຖືກບັນຍັດໃສ່ລັດວິກຕໍເຣຍ ຄືມາດຕະການຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ຖືກບັນຍັດໃສ່ລັດວິກຕໍເຣຍ ດັ່ງ ມາດຕະການປັດຈຸບັນນີ້ຄືມາດຕະການໄພພິບັດ ຫຼືວ່າການ ຕ້ອງຫ້າມລະດັບສີ່ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ຜາຍຂະຫຍາຍໂຕຂອງແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ທີ່ແຜ່ຜາຍລະບາດຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິຢູ່ ຄົນ homeless ແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ເຊົາ ທີ່ບາງຄົນເລ່ລ່ອນໄປໆມາໆ ຄ່ຳໃສນອ ນຫັ້ນ ດັ່ງກ້ອງສະພານ ກົກໄມ້ກົກຕອກ ແລະ ລະຫວ່າງຝາຂອງຕຶກໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ ນານາປະເພດ ການກະທຳຂອງລັດຖະບານນັ້ນມີຂຶ້ນ ເມື່ອທີ່ຜູ້ເຫັນອົກເຫັນໃຈຄົນອະນາຖານັ້ນ ຮຽກໃຫ້ມີການໝູນເງິ ນໝູນຄຳຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ໃສ່ເຄຫະສະຖານສາທາລະນະຊົນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ການບໍ່ມີທີ່ຢູ່ເຊົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ບັນຫາ homeless ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ມີມານານແສນນານແລ້ວ ແຕ່ໃດໆພຸ້ນວ່າເຖາະ ສຳລັບຄົນລາວເຮົາແລ້ວ ທີ່ອົບພະຍົບຫຼົບໄພຈາກຄ້ອນກັບກ່ຽວ ຜ່ານຄວາມທຸກຍາກລຳບາກໃນປະເທດທີໜຶ່ງ ໂດຍການສ່ຽງຕາຍໃນການປົບຫຼົບໜີ ຈົນມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃນວັນທີ 19 ມີນາ ປີ 1976 ໃນຖານເປັນຄົນອົບພະຍົບ ທີ່ຊຸດແລກໆທີ່ມານັ້ນມີປະມານ 150 ຄົນນັ້ນ ແມ່ນໂສ້ງເສື້ອຄາຄີງ ແຕ່ສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຕາມທີ່ຕິດຕາມມອງເບິ່ງມານານເຕີບແລ້ວ ປາກົດວ່າບໍ່ມີໃຜເປັນ ຄົນ homeless ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ເຊົາ ວ່າເຖາະ ການຢູ່ກິນໃນໂຮງແຮມສຳລັບຄົນ homeless ນັ້ນ ແມ່ນຕົກເປັນເງິນເປັນຄຳ 2,000 ໂດລາຕໍ່ຄົນ ນີ້ຈະມີບໍລິການຢູ່ຕໍ່ໆໄປ ຈົນຮອດເດືອນເມສາ ປີ 2021 ຍ້ອນລັດວິກຕໍເຣຍກຳລັງຕໍ່ສູ້ຢ່າງສາຫັດໂຄວິດ -19 ທີ່ລຸກລະບາດຂຶ້ນໃນລັດວິກຕໍເຣຍຮອບ 2 ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍ ເອົາພວກອະນາຖານັ້ນໄປຢູ່ໃນໂຮງແຮມໃນຕອນແລກໆຂອງວິກິດໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ນັ້ນມາ ການຢູ່ໃນໂຮງແຮມທີ່ຕົກເປັນມູນຄ່າ 150 ລ້ ານໂດລາ ກໍຖືກປະກາດອອກມາ ສຳລັບຄົນ homeless ແລະ ພວກເຫຼົ່ານີ້ກໍຖືກຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ມີທີ່ຢູ່ເຊົາອັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສຳລັບໄລຍະຍາວດ້ວຍ ອະນຸສາດສະດາຈານ Cameron Duff ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT ຂອງນະຄອນ Melbourne ລັດ ວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເວົ້າວ່າ ການເອົາຄົນອອກຈາກຖະໜົນຫົນທາງ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ເປັນສິ່ງຈົບດີກ່ຽວກັບວິກິດໂຄວິດ-19 ອັນທີ່ຈິງແລ້ວ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ລັດວິກຕໍເຣຍທະວີການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນ homeless ຢ່າງວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 ມັນມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງທີ່ຈະເອົາຄົນໂຮມເລສໄປຢູ່ໃນເຄຫະສະຖານຊົ່ວຄາວທີ່ໝັ້ນຄົງ ໂດຍມີແຜນການໄລຍະຍາວທີ່ຈະຖາວອນດ້ວຍ ສິ່ງທີ່ດີນັ້ນມີຂຶ້ນໃນໄລຍະສິ່ງ ໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ສັບປະດາຄົນບໍ່ມີເຮືອນຢູ່ ຄື Homeless Week ທີ່ແມ່ນ ວັນທີ 2 ສິງຫາ ຮອດ 8 ສິງຫາ ປີ 2020 ນີ້ ທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນໃຫ້ຊາບໂຊກຊະຕາກຳຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ 116,000 ຄົນ ທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ເຊົາ ເຫດຜົນສາມຢ່າງຫຼັ ກທີ່ຄົນກັບກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ເຊົາ ຄືເປັນຄົນໂຮມເລສ ແມ່ນຍ້ອນການຂາດເຂີນເຄຫະສະຖານທີ່ຈະຢຶດຢື້ເຖິງໄດ້ ຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານການເງິນ ຕົວເລກຂອງ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງອົດສະເຕຣເລຍຂອງສຸດສົກປີ 2016 ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ກໍຕົກເປັນ 15 ເປີເຊັນຂອງຄົນໂຮມເລສທັງໝົດຂອງປະເທດນີ້ ໂດ ຍທີ່ສາມສ່ວນສີ່ຂອງພວກເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ກິນຢູ່ໃນເຄຫະສະຖານທີ່ຄັບອັ່ງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ພວກເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ອາຊີພາກເໜືອສ່ຽງຕາເວັນອອກ ແລະ ອາຊີພາກໃຕ້ ແ ລະ ພາກກາງ ຮວມດ້ວຍຈາກປະເທດອິນເດຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ອັຟການິສຖານ Jenny Smith CEO ຂອງ Council to Homeless Persons in Victoria ເວົ້າວ່າ ການທະວີຂຶ້ນສອງເທົ່າເບ້ຍ JobSeeker ແລະ ການມີເບ້ຍ JobKeeper ມີຜົນສະທ້ອນອັນສຳຄັນ ໃນກ ານຊົດຊ່ວຍຄົນໂຮມເລສໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ແຕ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບເບ້ຍສອງຊະນິດນັ້ນ ມັນເປັນເລື່ອງໜຶ່ງອີກຕ່າງຫາກ ຄົນອະນາຖາບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ເຊົາເປັນບັນຫາອັນເລັກນ້ອຍອັນໜຶ່ງ ມີຄົນມາກມາ ຍຕ່າງຫາກທີ່ແຍກກັນຢູ່ກິນ ນອນຢູ່ໃນລົດ ຫຼື ເພິ່ງພາອາໄສຊົ່ວຄາວ ບ້ານເຮືອນຂອງຜູ້ອື່ນ ທີ່ສອງສ່ວນສາມຂອງຄົນໂຮມເລສໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຫົວເມືອງເອກຕ່າງໆຂອງແຜ່ນດິນອົດສ ະຕຣາເລຍ ເຊັ່ນ ແມລເບີນ ຊິດນີ ບຣິສເບນ ດາວິນ ເພີດ ອາດີເລດ ໂຮບາດ ແຄນເບີຣາ ເປັນຕົ້ນ ອົງການຈັດຕັ້ງ Homeless Australia ເວົ້າວ່າ ຄົນໃນຂັ້ນອາຍຸ 25 ປີ ຕົກເປັນ 40 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງຂອງຄົນໂຮມເລສ ໂດຍທີ່ມີ ຈຳນວນຂອງຄົນ ທີ່ແກ່ກວ່າ 55 ປີ ຄູນທະວີຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວນຳ ອະນຸສາດສະດາຈານ Duff ພິຈາລະນາເບິ່ງວິທີການແບບໃດຈະຈົບດີ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ດັ່ງ ເຄຫະສະຖານ ການສຶກສາ ການດູແລໃນດ້ານ ສັງຄົມ ສຸຂະພາບປະສາດ ການປິ່ນປົວການໃຊ້ຢາເສບຕິດ ເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນການອາດທີ່ຈະນຳພາໃຫ້ກັບກາຍເປັນຄົນໂຮມເລສໄດ້ ທ່ານເວົ້າວ່າ ເມື່ອທີ່ໃນຕອນແລກໆ ການເອົາຄົນໂຮມເລສໄປຢູ່ໃ ນເຄຫະສະຖານສຸກເສີນ ເປັນສິ່ງທີ່ມີລາຄາແພງ ແມ່ນວ່າການກະທຳແບບນີ້ໃນໄລຍະຍາວແລ້ວ ມັນປະຢັດເງິນປະຢັດຄຳໄວ້ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ເຄຫະສະຖານ ຫຼືວ່າ ທີ່ຢູ່ເຊົາສຸກເສີນນັ້ນມັນເປັນພຽງແຕ່ກາ ນເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນເວລານີ້ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການກ່ຽວກັບຄົນໂຮມເລສເວົ້າວ່າ ມັນມີຄວາມຕ້ອງການເຄຫະສະຖານສາທາລະນະຊົນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມສຳລັບໄລຍະຍາວນານ ເມື່ອຄົນອອກໄປຈາກທີ່ຢູ່ເຊົາສຸ ກເສີນຕ່າງໆແລ້ວ ທ່ານອະນຸສາດສະດາຈານ ດັຟ ເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ຄວນແມ່ນແຕ່ລັດຖະບານທີ່ຈະຮັບຜິດຊອບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າ ການມີສາທາລະນະຊົນສ່ວນຕົວມີບົດບາດນຳ ສາມາດນຳພາ ໃຫ້ກັບກາຍມີແນວທາງຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການເງິນບາງສ່ວນເພື່ອເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງເພື່ອສາທາລະນະຊົນ ທ່ານ Digby Hughes ເປັນພະນັກງານຂັ້ນສູງ Senior Policy and Research ຢູ່ນະທີ່ Homeless New South Wales ທ່ານເຊື່ອວ່າ ປະເທດຟິນແລນເປັນຕົວແບບອັນຈົບດີສຳລັບແກ້ໄຂເລື່ອງລາວການບໍ່ມີທີ່ຢູ່ເຊົາ ທີ່ນຳພາໃຫ້ເປັນຄົນຄ່ຳໃສນອນຫັ້ນ ປະເທດຟິນແລນສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໂຮມເລສສຳເລັດ ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້ າວ່າ ຕົນຈະປ່ອຍອອກມາໃນໄວໆນີ້ ເຄຫະສະຖານ 1,100 ແຫ່ງຂອງຕະຫຼາດການເຊົ່າບ້ານເຮືອນ ແລະ ເຄຫະສະຖານຊຸດແລກ 1,000 ຫຼັງ ທີ່ເປັນທີ່ຢູ່ເຊົາສາທາລະນະຊົນທີ່ພວກເພິ່ນໃຫ້ຄຳປາກໄປໃນຄາວເລືອກຕັ້ ງລັດວິກຕໍເຣຍ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີຍຮຽກໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈົ່ງຄ້ຳຈູນການກໍ່ສ້າງເຮືອນຊານເຄຫະສະຖານສາທາລະນະຊົນຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍອ້າງວ່າໃນຍາມວິກິດໃນດ້ານເສດຖະກິດ ການກໍ່ສ້າງເຮືອນຊານເລື້ອຍໆມາ ມີບົດບາດອັນສຳຄັນໃນດ້ານເສດຖະກິດຟື້ນດີຂຶ້ນ